SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ທຸກແຫ່ງຫົນໃນລັດ New South Wales ຖືກລັອກໄວ້ແລ້ວ ຍ້ອນຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ທະວີຂຶ້ນມາກມາຍ New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມອີກ ເມື່ອທີ່ລັດ New South Wales ທັງໝົດຖືກລັ ອກດາວໄວ້ແລ້ວ ແລະ ຟາກຝັ່ງທະເລຕາເວັນອອກຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີຖືກໂຄວິດ-19 ອາລະວາດ ແລະ ມີການພະຍາຍາມເອົາ Delta ໃຫ້ເຂັດໃຫ້ຢ້ານໃຫ້ດັບມອດໄປ ໃນເວລານີ້ Queensland Victoria ແລະ ACT ຍັງບໍ່ມີຄົນນັບເປັ ນຮ້ອຍທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ເທື່ອ ແຕ່ບໍ່ມີລັດໃດສາມາດເຮັດໃຫ້ມີສູນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ເທື່ອ ຍານາງ Gladys Berejiklian ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ New South Wales ເວົ້າວ່າ ວັນທີ 14 ສິງຫາແລ້ວນີ້ ເປັນວັນທີ່ຫ່ວງໃຍນຳທີ່ສຸດ ສຳລັບຕັ້ງແຕ່ມີວິກິດໂຄ ວິດ-19 ເກີດຂຶ້ນ ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນທີ່ຜ່ານມາກ່ອນນີ້ New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ເຖິງ 825 ຄົນພຸ້ນ ທີ່ຈຳນວນນີ້ຍັງວືຂຶ້ນຢູ່ໃນເວລານີ້

ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 60 ນາທີ ບັດນີ້ ຊົນນະບົດ New South Wales ກໍຖືກຫ່ວງໃຍນຳແລ້ວ ຍ້ອນທີ່ວ່າໂຄວິດ-19 ໄປຮອດໄປເຖິງແລ້ວ ເຊັ່ນ ເມືອງ Dubbo ກໍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ອີກບໍ່ຫຼຸດ 26 ຄົນ ແລະ Hunter Valley New England ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ກໍມີເປັນເປັນຢ່າງຕ່ຳ 6 ລ າຍດ້ວຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Berejiklian ໃນຕອນຕົ້ນໆຄາດວ່າຈະລັອກດາວພຽງແຕ່ Armidale ແຕ່ແລ້ວ New South Wales ທັງໝົດຖືກລັອກດາວໄວ້ແລ້ວ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ຜ່ານການເປີດເຜີຍ ແລະ ກະຈາຍຂ່າວຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກລັ ດ New South Wales ກະຊວງດັ່ງກ່າວຊີ້ແຈງຄຳສັ່ງຕ່າງໆຂອງປັດຈຸບັນນີ້ ສຳລັບການລັອກດາວແຕ່ 5 ໂມງແລງຂອງວັນທີ 14 ສິງຫາ 2021 John Barilaro ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ New South Wales ຊີ້ແຈງຕໍ່ ABC ວ່າ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆກໍຕ້ອງປິດລົງໃນໄລ ຍະນັ້ນ

please don't write and complain to me we've given ample warnings and cautions that time has gone during the week the police minister and I approached the premier about some enhancements to the health order and most of those were requests that came from the field the police in the field who were having difficulties getting compliance from some members of the community the movement particularly in greater sydney
ການປັບໃໝການລ່ວງລະເມີດກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມກໍທະວີຂຶ້ນມາກມາຍດ້ວຍ 5,000 ໂດລາ ສຳລັບບຸກຄວາຣັນຕີນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ຂີ້ຕົວະກ່ຽວກັບ contact tracer ແລະ ການລ່ວງລ້ຳການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບການອອກກຳລັ ງກາຍ ກໍຈະຖືກປັບໃໝ 3,000 ໂດລາພຸ້ນ ແລະ ບໍ່ມີແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ຕຳຫຼວດ New South Wales ກໍປາບປາມການລ່ວງລ້ຳກົດເກນຕ່າງໆດ້ວຍ ເຊັ່ນ ກ່ຽວກັບ Single Bubble

ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ດີແດ່ສຳລັບລັດ New South Wales ແມ່ນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ New South Wales ຊີ້ແຈງວ່າ
ການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແມ່ນວິຖີທາງທີ່ຈະອອກຈາກລັອກດາວໄດ້ ກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຮງງານຕ່າງໆທີ່ເປັນຊ່າງ ແລະ ແຮງງານກໍ່ສ້າງໃນລັດ New South Wales ເຖິງ 10,000 ຄົນ ຈົດຊື່ເພື່ອໄປໃຫ້ສັກຢູກສັ ກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເຂັມທຳອິດແລ້ວ ຄືໃນຂ່າວວັນທີ 15 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ ບັດນີ້ລັດ Victoria ກໍເຮື້ອຮ້າຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແລະ ຕໍ່ລັອກດາວດົນນານອອກຈົນຮອດວັນທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຈຶ່ງຈະພິຈາລະນາເບິ່ງໃໝ່ ແ ລະ ຊົນນະບົດລັດ Victoria ກໍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນ ສຳລັບ Melbourne ນັ້ນກໍມີ Curfew ນຳ ແຕ່ Curfew ສຳລັບຊົນນະບົດ Victoria ນັ້ນຍັງບໍ່ມີເທື່ອ ACT ກໍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ 8 ຄົນ ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ແລະ ເອົາໄວລຸ້ນອາຍຸ 12 ປີ ບົ່ງໃສ່ລາຍຊື່ ການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ດ້ວຍ Queensland ບໍ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ຈັກຄົນ ແຕ່ຮຽກໃຫ້ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 16 ປີຂຶ້ນໄປ ໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ສຳລັບກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ການຄ້ຳຈູນທີ່ມີຢູ່ໃນການໂຕ້ຕອບໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບ Coronavirus
ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ